ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດຮ້າຍແຮງເຖິງຕາຍຂອງລົດໄຟຟ້າ Tesla ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງໃຫ້ມັນບັງຄັບຂັບດ້ວຍໂຕຂອງມັນເອງແລ້ວ ກໍໄດ້ມີຄຳຖາມຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບວ່າ ລົດທີ່ຂັບດ້ວຍຕົວມັນເອງນັ້ນພ້ອມແລ້ວບໍທີ່ ຈະລົງສູ່ຖະໜົນຕາມປົກກະຕິໃນແຕ່ລະວັນ ພວກນັກຊ່ຽວຊານພາກັນກ່າວວ່າ ເຫດໂສກນາດຕະກຳດັ່ງກ່າວນີ້ຈະບໍ່ຜ່ອນເບົາການຊ່ວງເສັງຂອງພວກສ້າງລົດອັດຕະໂນມັດລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ວ່າປະຊາຊົນ ທົ່ວໄປຄວນເຂົ້າໃຈເຖິງຂອບເຂດຈຳກັດຂອງເທັກໂນໂລຈີປັດຈຸບັນ ນັກຂ່າວ VOA George Putic ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພ າ ທີ່ເມືອງ Williston ລັດ Florida ຊາຍໄວ 40 ປີຄົນໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ບ່ອນຄົນຂັບລົດ Tesla ຮຸ່ນ S ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາລົດໄຟຟ້າຂອງລາວຕຳກັບລົດແກ່ເຮືອນຄັນໜຶ່ງ ລົດຂອງລາວແລ່ນໄປດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ໃນຂະນະທີ່ມັນຢູ່ທ່າທີທີ່ເອີ້ນວ່າ Autopilot Mode ຫຼື ຂັບເອງ ເຖິງແມ່ນຈະເອີ້ນມັນວ່າລົດຂັບເອງກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວລົດ Tesla ຮຸ່ນ S ກໍແມ່ນລົດອັດໂຕໂນມັດແຕ່ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຈິງແລ້ວລະບົບ Autopilot Mode ຂອງມັນເປັນພາກສ່ວນຊ່ອຍ ທີ່ຄົນຂັບຈຳ ເປັນຕ້ອງເອົາມືຈັບພວງມາໄລຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ອຸບັດເຫດດັ່ງກ່າວຍັງພວມຕົກຢູ່ການສືບສວນສອບສວນຢູ່ ແຕ່ວ່າບັນດານັກຊ່ຽວຊານສົງໄສວ່າ

ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າມື້ນັ້ນແມ່ນແຈ້ງ ແສງແດດກ້າຫຼາຍ ທ້ອງຟ້າສີຄາມ ແລະ ທາງຂ້າງຂອງລົດບັນທຸກກໍເຫັນເປັນສີຂາວ ລົດ Tesla ຈຶ່ງສືບຕໍ່ຂັບໄປເລື້ອຍໆ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຜະລິດລົດຄວນຈ ະເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ດີກວ່ານີ້ ໂດຍບອກເຕືອນຄົນຂັບກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລົດອັດໂຕໂນມັດເຕັມສ່ວນກັບລົດອັດໂຕໂນມັດພຽງບາງສ່ວນ I think the responsibility of manufacturers and these partially automated capabilities is to understand ທ່ານນາງ Mary Cumming ຈາກມະຫາວິທະຍາ ໄລ Duke ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຜະລິດສຳລັບລົດເຄິ່ງອັດໂຕໂນມັດກໍຄື ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂັບທີ່ເປັນມະນຸດຈະເກີດມີຄວາມບໍ່ລະວັງໃນທັນທີ ແລະ ຖ້າວ່າລົດຄັນໃດຫາກມີຄວ າມສາມາດໃນຂອບເຂດຈຳກັດ ໂດຍສະເພາະໃນຈຸດທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຢູ່ເທິງໄຮເວນັ້ນ ໜ້າທີ່ກໍຈະຕ້ອງແມ່ນບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດເປັນຜູ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ລົດເຄິ່ງອັດໂຕໂນມັດທັງຫຼາຍຈະສາມາດຂັບໄດ້ຢູ່ເທິງໄຮເວ ດ້ວຍຄວາມໄວສະໝ່ຳສະເໝີ ຢູ່ໄລຍະຫ່າງທີ່ປອດໄພຈາກລົດຄັນອື່ນ ໃຊ້ຄັນຫ້າມ ແລະ ຄັນເລັ່ງ ແລ້ວແຕ່ຄວາມໄວຊ້າຂອງການຈະລາຈອນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ການປ່ຽນເລນ ແລະ ຂັບກາຍລົດຄັນອື່ນໆທີ່ແລ່ນຊ້ານັ້ ນກໍເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າພວກນັກຊ່ຽວຊານເຊັ່ນ

ທ່ານ Tim Carone ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Notre Dame ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າຈຳນວນອຸບັດເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ລົດອັດຕະໂນມັດເລີ່ມແລ່ນອອກມາສູ່ທ້ອງຖະໜົນ ແຕ່ວ່າເມື່ອເຖິງ ຈຸດໃດຈຸດໜຶ່ງ ມັນກໍຈະຫຼຸດນ້ອຍລົງ ແລະ ເວລາແນວໂນ້ມທີ່ລົດນ້ອຍລົງນັ້ນ ເຮົາກໍຈະຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງມັນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເກືອບວ່າບໍລິສັດຜະລິດລົດຍັກໃຫຍ່ທັງຫຼາຍແມ່ນກຳລັງພັດທະນາລົດອັດຕ ະໂນມັດທັງໝົດ ທັງສຳລັບລົດບັນທຸກນຳ ແຕ່ພວກນັກສື່ສານທັງຫຼາຍເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມັນຈະລົງຮອດຖະໜົນຫົນທາງຊ້າໄວສ່ຳໃດ ມັນກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບສາຍຕາຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງມັນ ວັນ ນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA